ເຟສບຸກ ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ
ຈະຕຶກເບັດຕຶກຂໍ ລອຍນ້ຳລອຍໃນ ນ້ຳຖ້ວມ ວ່າຕິ ແຕ່ຫຼັກໆແລ້ວ ແມ່ນວ່າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຈະມີຄວາມປອດໄພ ເມື່ອຢູ່ໃກ້ກັບນ້ຳ ຍາມຮ້ອນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເປັນເວລາອັນດີເລີດໃນການໄປຫຼິ້ ນໄປຊົມໄປທ່ຽວ ຊົມຊື່ນດີໃຈກັບຫາດຊາຍທະເລ ແມ່ນ້ຳ ແລະ ຫ້ວຍຮ່ອງໜອງບຶງຕ່າງໆ ໃນດິນແດນແຫ່ງນີ້ ແຕ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຫຼື ມາຢ້ຽມຢາມກໍດີ ທີ່ບໍ່ລຶ້ງແກ່ນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ເຫດການຄວາມປອດໄພກ່ຽວກັບນ້ຳ ແມ່ນຈະພາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆໄດ້ ຄວາມແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພສຳລັບການລອຍນ້ຳ ຂີ່ເຮືອຂີ່ແພ ຕຶກເບັດຕຶກຂໍ ສາມາດສຸດຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ ໃຫ້ຕາຍດິກນ້ຳໄດ້ ແລະ ປະຢັດເງິນຄຳໄວ້ໄດ້ ຈາກການຖືກປັບໃໝຕ່າງໆ ອີງຕາມໜັງສືລາຍງານ Royal Life Saving National Drowning Report 2020 ກ່ຽວກັບຄົນຕາຍດິກນ້ຳໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ 248 ຄົນ ແມ່ນວ່າ 80 ເປີເຊັນແມ່ນຜູ້ຊາຍ ໃນໄລ ຍະວັນທີ 1 ກໍລະກະດາ 2019 ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2020 ໜັງສືລາຍງານນັ້ນກະຕວງວ່າຄົນ 504 ຄົນຕື່ມອີກປະສົບກັບດິກນ້ຳທີ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນຕາຍຍ້ອນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ການຕາຍດິກນ້ຳເກີດຂຶ້ນໃນແມ່ນ້ຳ ແລະ ຫ້ວຍນ້ຳລຳເຊ ແລະ ຮອງ ລົງມາແມ່ນໃນມະຫາສະໝຸດ ແລະ ອ່າວທະເລ 20 ເປີເຊັນ ແລະ ຕາມຫາດຊາຍທະເລ 18 ເປີເຊັນ ໃນອະດີດຜ່ານມາກໍມີຄົນລາວຕາຍຢູ່ທະເລ ແລະ ແມ່ນ້ຳ Murray River ດ້ວຍ ຍານາງ Natasha Wills ໜ້າທີ່ທາງການ Victorian Fishery Authority ເວົ້າວ່າ

ທີ່ຈະກະທຳໃສ່ສະຖານະພາບ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃຊ້ເຊືອກ ຫຼື ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຟູນ້ຳໄດ້ ແກວ່ງໄປຫາຜູ້ທີ່ລອຍນ້ຳຢູ່ ຫຼື ໂທ 000 ຫຼື 112 ໂດຍໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນນາມສ່ວນໂຕຂ ອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ຈຳໄດ້ວ່າ ໃນວັນໜຶ່ງ ໄປຕຶກເບັດຕຶກຂໍ ຫຼິ້ນນ້ຳຫຼິ້ນໃນ ຢູ່ທີ່ນ້ຳໜອງທີ່ຢູ່ຫຼັງປ້ຳນ້ຳມັນ Shell ທີ່ເມືອງ Echuca ລັດ Victoria ການໄປຫຼິ້ນໄປຫົວນັ້ນ ມີຄວາມສະໜຸກກາຍສະບາຍໃຈເປັນພິເສດ ແຕ່ເພື່ອນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັ ນອະດີດນັກຮຽນນາຍຮ້ອຍຈີນາຍໂມ້ລຸ້ນສຸດທ້າຍຂອງພະລານາຈັກລາວ ແກ້ເຄື່ອງອອກໂດດລົງນ້ຳ ຈາກຂ້າງຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ນັ່ງຢູ່ຂ້າງຫຼັງລົດ ຜູ້ກ່ຽວລອຍໄປຍັງບ່ອນເບັດເກາະ ແລ້ວມຸດລົງສອງສາມ ເທື່ອ ແລ້ວກໍລອຍກັບຄືນເຂົ້າຝັ່ງ ທີ່ໄກຫ່າງຈາກບ່ອນທີ່ເບັດເກາະນັ້ນປະມານ 40 ແມັດ ປາກົດວ່າໂຕຄີງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຄ່ອຍໆບໍ່ຟູນ້ຳໄດ້ດີປານໃດ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວກວັກນ້ຳລອຍເຂົ້າຝັ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າມອງເຫັນວ່າທ່າ ທີດັ່ງກ່າວເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີແລ້ວ ເລີຍເອົາເສື້ອຊູຊີບທີ່ຢູ່ໃນກົ້ນລົດ ແກວ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ມັນໄປຕົກຢູ່ໄກຫ່າງຜູ້ກ່ຽວປະມານວາໜຶ່ງ ຜູ້ກ່ຽວກວັກລອຍນ້ຳໄປຫາເສື້ອຊູຊີບນັ້ນ ແຕ່ຟອງກວັກນັ້ນ ແລະ ລົມພັດເສື້ອ ນັ້ນອອກໄປຈາກຜູ້ກ່ຽວ ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນວ່າຫົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຄ່ອຍໆບໍ່ຟູນ້ຳໄດ້ດີປານໃດ ແລະ ການກວັກນ້ຳລອຍນ້ຳຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກໍປາກົດວ່າຊ້າລົງ ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຟ້າວຟັ່ງເອົາເສື້ອ ຊູຊີບອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກົ້ນລົດມານຸ່ງມາໃສ່ ມັດດີໆ ແລ້ວຈັບເອົາກີລອນນ້ຳເປົ່າອັນໜຶ່ງ ໂດດລົງນ້ຳລອຍໄປຫາຜູ້ກ່ຽວ ເມື່ອໄປຮອດໄປເຖິງຜູ້ກ່ຽວ ກໍຍື່ນກີລອນນ້ຳເປົ່ານັ້ນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ຜູ້ກ່ຽວກໍຄຸບເອົາໃນທັນທີ ທັນໃດ ໄປຈ່ອງຟູນ້ຳ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍລອຍເຂົ້າໄປຫາຜູ້ກ່ຽວໃກ້ຕື່ມອີກ ປິ່ນຫຼັງໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເອົາມືເບື້ອງໜຶ່ງຈ່ອງຫຼັງ ແລ້ວລອຍເຂົ້າຝັ່ງນຳກັນ ບາດຂຶ້ນຝັ່ງແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວຫັນໃຈງາບໆ ປານເອົາ ປາປາກທີ່ຕິດເບັດໂຍນຂຶ້ນໂຄກ ເກືອບຕາຍດິກນ້ຳວ່າເທາະ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ໃນຫຼາຍປີກ່ອນນີ້ ຜູ້ກ່ຽວກໍໝົດຊີວິດໄປແລ້ວໃນລັດ ACT ຍ້ອນກ່ອນນີ້ກິນເຫຼົ້າ ແຕ່ບັດນີ້ເຫຼົ້າກິນຜູ້ກ່ຽວ ຫັນໄປເວົ້າໄປວ່າກ່ຽວກັບການຕາ ຍດິກນ້ຳໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທ່ານ ຊູຟີ ຮີດາຣີ ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຢ່າງຖາວອນຈາກຕ່າງປະເທດໃນຄາວ 8 ປີກ່ອນນີ້ ສຳລັບເວລາ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ

ແລະນ້ຳທະເລຂຶ້ນລົງ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ Bureau of Meteorology ເວັບໄຊ ສຳລັບການແນະນຳກ່ຽວກັບການຫາປູຫາປາ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ Victorian Fisheries Authority ເວັບໄຊ ແລະ ສຳລັບກິດຈະການແປໜັງສື ແລະ ພາສາ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ TIS National ເວັບໄຊ ນັ້ນແມ່ນສຳ ລັບໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແຕ່ສຳລັບແຫ່ງອື່ນຂອງປະເທດອົດສະຕາເລຍ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງສະຖາບັນອັນຄ້າຍໆຄຽງກັນນັ້ນ ຫຼື ຄົ້ນຫາຢູ່ທີ່ Google ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ